तस्मात् नाहम् वेदैर्न तपसा न दानेन न चेद्यया शक्य एवंविधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि माम् यथा न अहम् वेदैः ऋग्यजुः सामाथर्ववेदैश्चतुर्भिः अपि न तपसा उग्रेण चान्द्रायणादिना न दानेन गोभूहिरण्यादिना न च इज्यया यज्ञेन पूजया वा शक्य एवंविधो यथादर्शितप्रकारो द्रष्टुम् दृष्टवान् असि
माम् यथा त्वम्